سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە پروگراممىمىزنى بۈگۈن تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق ئالدى بىلەن دىققىتىڭلارغا بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتىگە دائىر سىياسىي ئىجتىمائىي مەلۇماتلار شۇنداقلا يەنە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئېقىم مەسىلىلىرى ۋە قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى سۇنىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدىكى تەپسىلىي خەۋەر ۋە خەۋەر توغرىسىدا يۈرگۈزگەن مۇلاھىزە ئانالىزلىرىنى ئاڭلىتىمىز بۈگۈنكى خەۋەرلەرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئېزىز تەييارلىغان قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىئو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر

خەۋەردە بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈشنىڭ شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋردىكى خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىش ھەمدە شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ ۋە نىڭشانى كۆزدىن كەچۈرگەن ۋاقىتلاردا قىلغان سۆزلىرىنىڭ روھىنى ئىزچىللاشتۇرۇش ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە نىڭشادىكى ئېنېرگىيە بايلىقىنى ھەمدە كۆمۈر كانلىرىنى قېزىش ساھەسى بىلەن تەجرىبە ئالماشتۇرۇش، نۆۋەتتىكى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ غەلىبىلىك ئىشقا ئېشىشى ئۈچۈن شىنجاڭ ۋە نىڭشا رايونلىرىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىقىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش. شۇ ئارقىلىق كۆمۈر يۆتكەش قۇرۇلۇشىنىڭ ۋە يەرلىك بايلىقلارنىڭ قېزىلىشىنى تېزلىتىش قاتارلىق مەسىلىلەر مۇزاكىرە قىلىنغان. ما شىڭرۈي بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە ئېنىق قىلىپ، بىز بۇ خىل ھەمكارلىق ئاساسىدا رايون ھالقىغان مەدەنىيەت ۋە ساياھەت سۇپىسى بەرپا قىلىشىمىز، شۇ ئارقىلىق ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش، جۇڭخۇا ئورتاق كىملىكى چۈشەنچىسىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، شۇنداقلا يېڭى دەۋردىكى تەرەققىياتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز لازىم، دېگەن. نىڭشيا خۇيزۇ ئاپتونوم رايونىنىڭ پارتكوم سېكرېتارى لياڭ يەنشۈن بولسا، باش شۇجى نېمە دېگەن بولسا، بىز شۇ بويىچە ئىش كۆرۈشىمىز لازىم، دېگەن. بۇنىڭ بىلەن بۇ قېتىمقى ئېكسكۇرسىيەنىڭ مەقسىتى، بۇ رايونلاردىكى بايلىق قېزىش ۋە يۆتكەش قۇرۇلۇشىنى داۋام قىلدۇرۇش ھەمدە شۇ ئارقىلىق غەرب دۇنياسىنىڭ ئىقتىسادىي ئېمبارگولىرى تۈپەيلىدىن نۆۋەتتە ھالسىراپ قېلىۋاتقان بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىغا كۈچ قوشۇش ئىكەنلىكى ۋاسىتىلىك ھالدا ئەسكەرتىلگەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بايلىق قېزىش ئىستراتېگىيەسى ۋە سىياسىي باستۇرۇشلىرى ھەققىدە سۆز بولغاندا ئامېرىكىدىكى خىتاي ئۆكتىچى زىيالىيسى تېڭ بياۋ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىش جەريانىدا ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن قىسمەتلەر ھازىر خىتاينىڭ باشقا ئۆلكىلىرىگە كېڭەيتىلىش ئالدىدا بۇ بەكمۇ خەتەرلىك بولغان يۈزلىنىشتۇر دېگەن ئىدى ما شىڭرۈي باشچىلىقىدىكى ئۆمەكنىڭ بۇ قېتىمقى زىيارىتى ئارقىلىق ئۇيغۇر دىيارىدا سىناقتىن ئۆتكەن سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي تەدبىرلەرنىڭ نىڭشيا تەۋەسىدە كېڭەيتىلىشى تېخىمۇ ئاشكارا ئەكس ئەتكەن.
ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ توققۇزىنچى ماي بېرلىندا ئېچىلغان چوڭ يىغىندا مەزكۇر شىركەتنىڭ دىرېكتورى يىغىن مەيدانىدىكى بىر توپ نارازىلىق بىلدۈرگۈچىلەرنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچراپ ئۈستىگە تورت تاشلانغان رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئونىنچى مايدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا توققۇزىنچى ماي كۈنى بېرلىندا ئۆتكۈزۈلگەن ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ چوڭ يىغىنىدا قوللىرىدا كىلىمات قوغداش ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىگىگە قارشى تۇرۇش قاتارلىق تاختايلارنى كۆتۈرۈۋالغان بىر توپ نامايىشچىلار قاتتىق قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈپ يىغىن مەيدانىنىڭ تەرتىپىنى بۇزغان ئۇلار قوغدىغۇچىلار تەرىپىدىن يىغىن مەيدانىدىن زورلۇق بىلەن ھەيدەپ چىقىرىۋېتىلگەن يىغىن زالىنىڭ سىرتىدا مەخسۇس ميونخېندىن كەلگەن ۋە بېرلىندە ياشاۋاتقان بىر تۈركۈم ئۇيغۇرلار نامايىش ئۆتكۈزۈپ ئۆزلىرىنىڭ ۋولكسۋاگېن شىركىتىگە بولغان نارازىلىقىنى بىلدۈرگەن يىغىن مەيدانىدا نارازىلىق بىلدۈرگەن ئونلىغان گېرمانىيەلىك نامايىشچىلار مەينەت پۇل، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئاخىرلاشسۇن دېگەن خەتلەر يېزىلغان لوزۇنكىلارنى كۆتۈرۈپ ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ ماشىنا مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن بۇلغانغانلىقىغا نارازىلىق بىلدۈرگەن ھىندىستان ۋاقتى گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا يىغىندا پورشې ئاپتوموبىل شىركىتىنىڭ دىرېكتورى ۋولفگاڭ پورشې سەھنىدە سۆزلەۋاتقاندا پەستىكى بىر كىشى ئۇنىڭغا قارىتىپ تورت تاشلىغان ئەمما تاشلانغان تورت ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ ئىدارە ھەيئەت رەئىسى خانس دېتېر پوشقا تەگكىلى تاسلا قالغان ئىگىلىنىشىچە ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ خىتاي شۆبىسى دىرېكتورى راف برانداستاتېر توققۇزىنچى مايدىكى يىغىندا بىز ۋولكسۋاگېننىڭ ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئائىت ھېچقانداق پاكىتنى كۆرمىدۇق دېگەن

بۇ يىغىندا ئون مىنۇتلۇق سۆز ھەققى ئالغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياشلار كومىتېتىنىڭ مۇدىرى غەيۇر قۇربان ۋولكسۋاگېن شىركىتىنىڭ مەسئۇللىرىغا سوئال قويۇپ ئۇلارنىڭ خىتاينىڭ تەرىپىنى ئېلىپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا كۆز يۇمغانلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن
غەرب دۇنياسى بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى يىرىكلىشىش بارغانسېرى يۇقىرى پەللىگە چىقىۋاتقاندا بۇنىڭ بىر ئىپادىسى غەرب شىركەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئورنىنى ئالىدىغان ئىككىنچى بىر مەملىكەتنىڭ نامزاتىنى جىددىي ئىزدىشىدە ئەكس ئەتمەكتە ۋال سترېت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ توققۇزىنچى مايدىكى مۇلاھىزە ماقالىسىدا كۆرسىتىلىشىچە، نۆۋەتتە ۋيېتنام، مېكسىكا، تايلاند ۋە مالايسىيا قاتارلىق كۆپلىگەن دۆلەتلەر خىتاينىڭ ئورنىنى بېسىشقا كۈچەيۋاتقان بولسىمۇ، ھىندىستان ھەممىلا جەھەتتە بىردەك ئەڭ ياخشى نامزات، دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. چۈنكى ھىندىستاندىكى ئەمگەك كۈچى بايلىقى غەرب دۇنياسىغا لازىملىق مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش ئېھتىياجىنى قامداشقا يېتىدىغان بولۇپ، يېقىن كەلگۈسىدە ھىندىستان نوپۇس سانى جەھەتتە خىتايدىن ئېشىپ كېتىشى ئېنىق، دەپ قارالماقتا ئىكەن. يەنە بىرى ھىندىستاندىكى ئىچكى بازار كۆلەم جەھەتتە خىتايدىن قېلىشمايدىغان بولۇپ، غەرب دۇنياسى دېموكراتىيە مەلۇم دەرىجىدە مەۋجۇت بولغان ھىندىستاننى تەبىئىي شېرىك دەپ قاراشقا مايىل بولۇشقا باشلىغان. ھىندىستانمۇ سودا مۇھىتىنى ئىلگىرىكىدىنمۇ دوستانە كەيپىياتقا ئىگە قىلىشقا تىرىشماقتا ئىكەن. ئالما شىركىتىنىڭ ھىندىستاندا زاۋۇت ئېچىشىدىن كېيىن سامساڭ ۋە ۋېستاس شىركەتلىرىمۇ بۇ مەسىلىنى جىددىي ئويلىشىشقا باشلىغان. يېقىندا بولسا مىكروسوفتنىڭ قارمىقىدىكى لىنكېدئىن شىركىتىمۇ خىتايدىكى سەۋر قىلغۇسىز خىزمەت مۇھىتى تۈپەيلىدىن خىتايدىن چېكىنىپ چىققانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى نۆۋەتتە بۇ خىل يۈزلىنىش بارغانسېرى يۇقىرى پەللىگە چىقىۋاتقان بولۇپ بۇ ھال ئۆز نۆۋىتىدە خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ساھەسى ئۈچۈن ئېغىر زەربە دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم
شىنخۇا تورىنىڭ ئونىنچى مايدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇچتۇرپان ناھىيىسىدە ئاتالمىش ئۇچتۇرپان بەدەل سەددىچىن سېپىلى دۆلەتلىك مەدەنىيەت باغچىسىنى قۇرۇپ ئۇنى تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ ساياھەتچىلەرگە ئېچىۋەتكەن خەۋەردە دېيىلىشچە ئۇچتۇرپان ناھىيەسىدىكى بەدەل قورغىنىنىڭ كونا ئىزى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن سەددىچىن سېپىلىنىڭ ئەڭ غەربتىكى بۆلىكىنىڭ بىر پارچىسى دەپ بېكىتىلگەن شۇنىڭدىن كېيىن خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى دۆلەت مالىيەسىدىن يىگىرمە مىليون يۈەن مەبلەغ ئاجرىتىپ بۇ جايدا ئۇچتۇرپان بەدەل سەددىچىن سېپىلى دۆلەتلىك مەدەنىيەت باغچىسى قۇرۇلۇشىنى باشلىغان ئۇچتۇرپان ناھىيەلىك پارتكوم تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ شىنخۇا تورىغا بىلدۈرۈشىچە كۆلىمى ئون سەككىز مىڭ كۇۋادرات مېتىر كېلىدىغان بۇ ئاتالمىش مەدەنىيەت باغچىسىدا خەن سۇلالىسىدىن بۇيانقى سەددىچىن سېپىلىگە دائىر ھېكايىلەر تونۇشتۇرۇلىدىكەن خەۋەردە ئۇچتۇرپان ناھىيەلىك مەدەنىيەت ۋە ساياھەت ئىدارىسىنىڭ سېكرېتارى ۋاڭ چىڭسۇڭ شىنجاڭدىكى سەددىچىن سېپىلى تارىختا خىتاي چېگراسىنىڭ مۇقىملىقى ۋە قەدىمكى يىپەك يولىنىڭ راۋانلىقىنى قوغداشتا مۇھىم رول ئوينىغان ئۇ مەركىزىي سۇلالىلەرنىڭ غەربىي رايوننى ئىدارە قىلغانلىقىنىڭ شۇنداقلا ۋەتەننىڭ بىرلىكىنى ساقلىغانلىقىنىڭ ئىسپاتى دېگەن

خىتاي دائىرىلىرى تارىخ، ئارخېئولوگىيە، قەدىمكى مەدەنىيەت ئىزلىرى ۋە يەرلىك ئەنئەنىۋى ھۈنەر سەنئەت ساھەلىرىدە كەڭ كۆلەملىك قايتا قۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ئېلىپ بېرىپ، قەدىمكى تارىخىي ئىزلارنى ئۆزگەرتىش، قايتا ياساش ۋە ئۇنى خىتاي مەدەنىيىتىگە باغلاپ ئىزاھلاشقا باشلىغان. ئامېرىكا جورجتاۋن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى، ئۇيغۇر تارىخى مۇتەخەسسىسى جېيمىس مىلۋارد رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە، ئۇيغۇر دىيارىدا خىتايچە يېزىق، تىكى يادىكارلىقلارنىڭ تېپىلىشى بۇ جاينىڭ قانداقتۇر قەدىمدىن تارتىپ خىتاي تۇپرىقىنىڭ بىر قىسمى بولغانلىقىنىڭ ئىسپاتى بولالمايدۇ بۇ خۇددى نيۇ يوركنىڭ تاڭلىقلار كوچىسىدىكى خىتايچە ۋىۋىسكىلارغا قاراپلا بۇ جاينى خىتاي تېررىتورىيىسىنىڭ بىر قىسمى دېگىلى بولمىغاندەكلا بىر ئىش دېگەن ئىدى
گېرمانىيەدىكى ماگدېبورگ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇتەخەسسىسلەر گۇرۇپپىسى يېقىندا ئېلان قىلغان تەكشۈرۈش خۇلاسىسى خەلقئارا ئىلمىي مەتبۇئاتلاردا ئېلان قىلىنىۋاتقان ھەر بەش پارچە ئىلمىي ماقالىدىن ئاز دېگەندە بىرى ساختا ئۇچۇرلارنى مەنبە قىلىدىغانلىقىنى بۇ خىلدىكى ساختا ئىلمىي ماقالىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتاي ئالىملىرىنىڭ ئەمگىكى ئىكەنلىكىنى نامايان قىلغان پۇل مۇئامىلە ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئون بىرىنچى مايدىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە، پروفېسسور بېرنخارد سابېل بۇ قېتىملىق تەكشۈرۈشكە باشلامچىلىق قىلغان بولۇپ، بۇ خىلدىكى ساختا ئىلمىي ماقالىلەرنىڭ سانى يېقىنقى يىللاردا تېزدىن ئاشقان. ئۇ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ خىلدىكى ئىلمىي ماقالىلەر تەبىئىي پەنلەر، بولۇپمۇ تېببىي پەنلەر ساھەسىدە ئەڭ كۆپ. بۇ خىل ئەسەرلەر ئىلىم پەن ساھەسىدىكى ئالدامچىلىق بولۇپلا قالماستىن، يەنە مەبلەغنى ئىسراپ قىلغانلىقتۇر. تېخىمۇ مۇھىمى، بۇ خىل يالغان ئەسەرلەر كىشىلەرنىڭ ھاياتىغا ئېغىر خەۋپلەرنى پەيدا قىلىدۇ، دېگەن. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە نېرۋا ئىلمى ۋە باشقا تېببىي ساھەلەردىكى بۇ خىل ئەسەرلەردە پۈتۈنلەي يالغان سانلىق مەلۇماتلار قوللىنىلغان ھەمدە مەۋجۇت بولمىغان نەتىجە ھەققىدە ھۆكۈم چىقىرىلغان. يەنە كېلىپ تەقلىدىي ئەقىلنىڭ ياردىمى بىلەن تېكىست تەييارلاش، سانلىق مەلۇماتلار ۋە ئۇچۇرلارنى توقۇپ چىقىش، ساختا سۈرەت ۋە رەسىملەرنى ياساپ چىقىش كۆپلەپ قوللىنىلغان. شۇڭا بۇ ئەسەرلەرنى مەنبە قىلغان ئىككىلەمچى تەجرىبىلەر ھەرقاچان مەغلۇپ بولغان. ئوبزوردا ئېيتىلىشىچە، خىتايدىكى ئۇنۋان باھالاش شەرتلىرىنىڭ بىرى، مۇشۇ خىلدىكى خەلقئارا ئىلمىي ماقالىلەرنى ئېلان قىلىشنى ئۆلچەم قىلغانلىقى ئۈچۈن، يېقىندىن بۇيان بۇ خىل ھادىسە پۈتكۈل خىتاي تەۋەسىدە تېزدىن يامرىغان.
دىپلومات ژۇرنىلىنىڭ توققۇزىنچى مايدىكى كاترىنا پاستېسنىڭ ماقالىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ۋاڭ ۋېنبىن سەككىزىنچى ماي بېيجىڭدا ئېچىلغان مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا، ئون سەككىزىنچى ئون توققۇزىنچى ماي كۈنلىرى خىتاي ۋە ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش جۇمھۇرىيەتنىڭ باشلىقلىرى يىغىنى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بەرگەن ۋاڭ شيەندە ئۆتكۈزۈلىدىغان بۇ يىغىننى خىتاي بۇ يىل ساھىبخانلىق قىلىدىغان تۇنجى چوڭ دىپلوماتىك پائالىيەت دەپ ئاتىغان بۇ يىغىننىڭ ئالتە دۆلەت رەھبەرلىرى ئوتتۇرىسىدىكى تۇنجى قېتىملىق بىۋاسىتە ئۇچرىشىش بولىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن ۋاڭ مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا يەنە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم خەلقئارالىق ۋە رايونلۇق مەسىلىلەر توغرىسىدا سۆز قىلغانلىقىنى ھەم خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا رەھبەرلىرى بىلەن ئىمزا قويۇشنى ئۈمىد قىلىدىغان مۇھىم سىياسىي ھۆججەت بارلىقىنى ئېيتقان دىپلومات ژۇرنىلىنىڭ ماقالىسىدە دېيىلىشىچە خىتاي ئىمزا قويۇشنى ئۈمىد قىلىدىغان مۇھىم سىياسىي ھۆججەتنىڭ مەزمۇنى ۋە ماھىيىتى ھازىرغىچە بىلىنمەيدىكەن ئەمما بۇلار بېيجىڭنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مەقسىتى ھەققىدە نۇرغۇن ئۇچۇرلاردىن دېرەك بېرىدىكەن مۇتەخەسسىس ئۈمىد ھاشىموۋانىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى دىپلومات ژۇرنىلىدا ئېلان قىلغان ماقالىسىگە ئاساسلانغاندا خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا بىلەن بولغان ئوڭۇشلۇق ئىقتىسادىي مۇناسىۋىتى نۆۋەتتە تېخىمۇ كۆپ سىياسىي مۇناسىۋەتكە ئۆتكەن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئاساسلىق نېفىت تەبىئىي گاز خېرىدارلىرى بولۇپ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى خىتاينىڭ بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنىڭ ھالقىلىق تۈگۈنى بولۇپ قالغان ھالبۇكى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇ جۇمھۇرىيەتلەر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا سۈكۈت قىلىش ھەتتا بې دې تې دا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان كىشىلىك ھوقۇق بۇزغۇنچىلىق قىلىش سىياسىتىنى قوللاش بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگەنىدى
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن ئەپەندى توققۇزىنچى ماي كۈنى ئەركىنلىك سارىيىدا ئۆتكۈزۈلگەن يىللىق ئەركىنلىك مۇكاپاتىنى تارقىتىش مۇراسىمىدا ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى قايتىباشتىن تىلغا ئالدى. ئانتونى بلىنكېن ئەپەندى ئەينى ۋاقىتتا ئەركىنلىك سارىيى قۇرۇشتىكى نىشانلارنى ئەسلەپ ئۆتۈش بىلەن بىرگە، ئۇنىڭ ناتسىستلار گېرمانىيەسى ئىجرا قىلغان قاباھەتلەرگە قارشى تۇرۇشتىن باشلىغان خىزمەتلىرىگە يۇقىرى باھا بەردى. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، يەتمىش يىل ئىلگىرى ئوتتۇرىغا چىققان فاشىزم ۋە ئۇنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئوخشاپ كېتىدىغان قەبىھلىكلەرنىڭ ھازىر يېڭىباشتىن كۆرۈلۈۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭ بىر كۈچلۈك مىسالى خىتاي ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. ئانتونىي بلىنكېننىڭ بايان قىلىشىچە، نۆۋەتتىكى ھاكىممۇتلەق ھاكىمىيەتلەر ئىنسانىيەتنىڭ ھاياتىغا قولايلىق ۋە ئېزگۈلۈك بەخش ئېتىدىغان پەن-تېخنىكا ۋاسىتىلىرىنى زۇلۇم ماشىنىلىرىغا قورال قىلىۋالغان. ئۇ بۇ ھەقتىكى ئەھۋاللارنى تىلغا ئالغاندا، دىكتاتورا ھاكىمىيەتلەرنىڭ تورنى كونترول قىلىش ئارقىلىق زۇلۇمنى يوشۇرۇش، شۇنىڭدەك تور ئارقىلىق كىشىلىك ھەقلەرنى ئاياق ئاستى قىلىش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى. ئۇ بۇنىڭدىكى قەبىھ ۋاسىتىلەرنىڭ بىرى دەل بىيولوگىيەلىك ئۇچۇرلارنى توپلاش ئارقىلىق زۇلۇمنى كېڭەيتىش ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ، خىتاينىڭ بۇنىڭدىكى ئەڭ تىپىك مىسال ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. ئۇ بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە، يۇقىرى سەۋىيەدىكى بىيولوگىيەلىك تېخنىكىلار خىتاينى گېن ئاساسىدىكى نازارەتكە مۇيەسسەر قىلدى. خىتاي بولسا بۇ تېخنىكىنى ھازىر ئۇيغۇرلارغا كۆپلەپ تەتبىق قىلىۋاتىدۇ. ئەمدىلىكتە بۇ ھال تىبەت رايونىغىمۇ كېڭەيمەكتە، دېدى.
ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى خەلقئارادا كۈچلۈك ئەيىبلەشكە ئۇچراۋاتقان خىتاي كومپارتىيىسى دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەدەبىيات سەنئەت ئەسەرلىرىگە قارىتا يېڭى بىر قېتىملىق باھالاپ مۇكاپاتلاش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. شىنجاڭ گېزىتى ۋە تەڭرىتاغ تورىنىڭ بەشىنچى ئاينىڭ ئونىنچى كۈنى خەۋەر قىلىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق كوممۇنىستىك پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ يەتتىنچى نۆۋەتلىك تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتىنى تارقىتىش مۇراسىمى توققۇزىنچى ماي كۈنى ئۈرۈمچىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق كوممۇنىستىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ سېكرېتارى ما شىڭرۇي ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز مەزكۇر تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتى مۇراسىمىغا قاتناشقان خەۋەردە قەيت قىلىنىشىچە، بۇ قېتىملىق تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتىغا جەمئىي سەكسەن سەككىز ئەسەر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تەشۋىقات بۆلۈمى تەرىپىدىن تاللىنىپ مۇنەۋۋەر ئەسەر مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن. خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، ئەدەبىيات سەنئەتچىلەردىن كۈتۈلگەن تەلەپ سەنئەت ئىجادىيىتىنى ئېسىل ئەنئەنىۋى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈش، شىنجاڭنىڭ خىتايدىكى ھېكايىسىنى جانلىق بايان قىلىشى، خىتاي مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىش دېگەنلەردىن ئىبارەتتۇر. مۇكاپاتقا ئېرىشكەن ئەسەرلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ قىزىل تەشۋىقات تۈسى ئالغانلىقى، كوممۇنىستىك پارتىيەنى ھىمايە قىلىش، كوممۇنىستىك پارتىيەگە ئەگىشىش، بەختىيار شىنجاڭ ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى تەرغىب قىلىش ئاساسىي تېما بولغانلىقى مەلۇم. تەڭرىتاغ تورىنىڭ يەتتىنچى نۆۋەتلىك تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتى مۇراسىمىغا ئاتاپ تارقىتىلغان سىنلىق تەشۋىقات كۆرۈنۈشىدىن قارىغاندىمۇ، مۇراسىمدا پەقەت، خىتاي تىلى ئىشلىتىلگەن، قاتناشقان ۋە مۇكاپات ئالغانلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتاي مىللىتىدىن ئىكەنلىكى ۋە مەزمۇن ئىچىدە ئۇيغۇر مىللىي ئەدەبىيات سەنئىتىگە، مىللىي روھ ۋە مىللىي ئەنئەنىگە مۇناسىۋەتلىك ھېچبىر ئەسەر يوقلىقى كۆرۈنۈپ تۇرغان. سىن كۆرۈنۈشىدە خىتاي ئەدىبلىرىنىڭ سۆزلىگەن يېڭى دەۋر ئۇسلۇبىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، يېڭى دەۋرنىڭ مەدھىيەسى بىلەن كومپارتىيەنى كۈيلەش كېرەكلىكىنى ئالاھىدە تىلغا ئاغانلىقى نامايان بولغان. ئالدىنقى قېتىملىق تەڭرىتاغ ئەدەبىيات سەنئەت مۇكاپاتى ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان چوڭ تۇتقۇن باشلىنىپ كۆپلىگەن ئادەملەر لاگېرلار ۋە تۈرمىلەرگە سولىنىش كۈچىيىشكە يۈزلەنگەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى بۇ قېتىمقىسى ئەنە شۇ تۇتقۇنلاردا يۈزلىگەن ئۇيغۇر يازغۇچى شائىرلىرى ئارتىس مۇزىكانت تەتقىقاتچى ئالىملىرى كەڭ كۆلەمدە لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە قامىلىپ كۆپىگە ئۇزۇن يىللىق قاماق جازالىرى ھۆكۈم قىلىنغان ئۇيغۇر تىلىدىكى مائارىپ چەكلىنىپ مائارىپ پۈتۈنلەي خىتايلاشتۇرۇلغان ئۇيغۇر ئەدەبىيات سەنئىتى ئېغىر زەربىگە ئۇچراپ مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى يۈز بەرگەنلىكى تەنقىدلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ۋە باشقا كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئېلان قىلىشىچە جۈملىدىن نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر يار فوندىنىڭ قۇرغۇچىسى تۈرمىلەردىكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ تىزىملىكىنى تۇرغۇزغۇچى ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئاتاقلىق يازغۇچىلاردىن پەرھات تۇرسۇن ئابدۇقادىر جالالىدىن يالقۇن روزى ۋە باشقا ئونلىغان ئەدىبلەر ئۇزۇن يىللىق قاماق جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىنغان شۇلار قاتارىدىكى تونۇلغان يازغۇچى دوكتور پەرھات تۇرسۇننىڭ ئون ئالتە يىللىق كېسىلىپ جازا مۇددىتى ئۆتەۋاتقانلىقى يېقىندا ئاشكارا بولغان ئىدى.
يېقىندا كانادا ھۆكۈمىتى كانادا پارلامېنتىنىڭ ئەزاسى مايكىل چوڭنىڭ خوڭكوڭدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىغا تەھدىت سېلىش قىلمىشىغا چېتىشلىق. بولغان خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ دىپلوماتىنى قوغلاپ چىقارغاندىن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى قانۇنسىز ھالدا مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلغان كېيىنچە يىگىرمە يىللىق قاماققا ئۆزگەرتىلگەن كانادا پۇقراسى ھۈسەيىن جېلىل مەسىلىسى يەنە بىر قېتىم ئەسكەرتىلدى تورونتو يۇلتۇزى گېزىتىنىڭ ئون بىرىنچى مايدىكى ئوبزورىدا ئېيتىلىشىچە كانادا پۇقراسى بولغان ئۇيغۇر دىنىي زات ھۈسەيىن جېلىل دۇچ كەلگەن تەھدىت ۋە قاماق جازاسى مايكىل چوڭ ئۇچرىغان ھادىسىدىن كۆپ ئېغىر يەنە كېلىپ ئۇ كانادا پاسپورتى بىلەن ئۆزبېكىستانغا بارغاندا ئۆزبېكىستان ھۆكۈمىتى ئۆزبېشىمچىلىق بىلەن ئۇنى قولغا ئالغان ھەمدە خىتايغا ئۆتكۈزۈپ بەرگەن ئۇ شۇنىڭدىن بۇيان ئون يەتتە يىلنى خىتاي تۈرمىسىدە ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ، ھازىرغىچە قويۇپ بېرىلمىگەن. ئاپتور مۇشۇ ئەھۋاللارنى ئومۇملاشتۇرۇپ، مايكىل چوڭنى قورقۇتماقچى بولغان خىتاي دىپلوماتىنى قوغلاپ چىقىرىش توغرا بولغان بىر قەدەم. بۇنداق بولغانىكەن، شۇنچە ئۇزۇن يىل خىتاي تۈرمىسىدە يېتىۋاتقان ھۈسەيىن جېلىل توغرىسىدا جەزمەن تېخىمۇ كۈچلۈك بولغان ھەرىكەتلەر بارلىققا كېلىشى كېرەك، دېگەن. ئاپتور مۇشۇ خىل ئەھۋالنى تەكىتلىگەن ھالدا، ھۈسەيىن جېلىل ۋە باشقا ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىمۇ تېگىشلىك دەرىجىدە قوغداشنىڭ مۇھىملىقىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئادالەتنى جارى قىلدۇرۇشنى تىلغا ئالىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، كانادا ھۆكۈمىتى يېقىندا ئون مىڭ ئۇيغۇرنى كاناداغا يەرلەشتۈرۈشنى جىددىي ئويلىشىۋاتقان بولۇپ، بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلەر ھازىر ئىجرا قىلىش باسقۇچىغا ئۆتكەن.

مارالبېشىدا قۇرباننۇر ئىسىملىك بىر تۇتقۇننىڭ كۆزى كۆرمەس ھالەتتە لاگېردىن قويۇپ بېرىلگەنلىكى ھەققىدىكى خەۋىرىمىز ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن مۇھاجىرەتتىكى ئاڭلىغۇچىلىرىمىزدىن بىرى رادىيومىزغا ئۇچۇر يوللاپ دۆربىلجىن ناھىيىسىدىكى ئوقۇتقۇچى يالقۇن تۇرسۇننىڭمۇ دۆربىلجىندىكى تۈرگۈن لاگېرىدىن كۆزى كۆرمەس بولۇپ قويۇپ بېرىلگەنلىكىنى ئىنكاس قىلدى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا يالقۇن تۇرسۇننىڭ كۆزى ساقايماي تۇرۇپ ئۆتكەن ئايدا قايتىدىن تۇتۇپ كېتىلگەنلىكى دەلىللەندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاڭلىغۇچىلىرىمىزدىن بىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە دۆربىلجىن ناھىيىسىدىكى ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسى يالقۇن تۇرسۇن ئۆتكەن يىلنىڭ بېشىدا تۇتقۇن قىلىنغان ۋە لاگېردا بىر يىلچە ياتقاندىن كېيىن كۆزى كۆرمەس بولۇپ قېلىپ قويۇپ بېرىلگەن بىز يالقۇن تۇرسۇن ھەققىدىكى بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرا خاتالىقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئاۋۋال دۆربىلجىن ناھىيىلىك ساقچى قوماندانلىق مەركىزىگە

يالقۇن تۇرسۇننىڭ دۆربىلجىننىڭ تۈرگىن يېزىسىدىكى لاگېردا ياتقانلىقى ئەسكەرتىلگەن دۆربىلجىن ناھىيىلىك ئەدلىيە ئىدارىسىنىڭ خادىمى تۈرگىندىكى لاگېر ۋە تۇتقۇن يالقۇن تۇرسۇن ھەققىدىكى سوئاللىرىمىزغا جاۋاب بەرمىدى ۋەي ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ ئا جاقسى ھە سىز كىم مەن ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇتقۇچىسىمەن يالقۇن تۇرسۇننىڭ ئەھۋالىنى ئىگىلىمەكچىدۇق ئۇ نەدە ھازىر ئۇنى بىلمەيدىم بۇ ئادەم بارمۇ يوقمۇ مۆلدە. يالقۇن دەپ جىق ئوقۇتقۇچى يوققۇ بۇ دۆربىلجىن دەپ كىچىككىنەم يەرغۇ بۇ. يوق بۇ يەردە بۇ بىزنىڭ مانا باشقارىۋاتقان يەردە ئۇنداق كىشى يوق مانا پەنلى بولغان. ئەسلى قارامايلىق بۇ كىم مۇشۇ دۆربىلجىنگە يۆتكىلىپ كەلگەن ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋاتقان دۆربىلجىندە. مەن سىزدە سىز ماڭا تېلېفون نەنقاپ مەن سىنى تالغاپ كۆرەي سودا سىزگە تېلېفون قىلايمۇ بولامۇ چۆديىڭ ۋو ۋوشيەن چۆديىڭ ۋاڭلى دېگەنى شوما دى باڭ. سىز بىلىسىز ئەمما چۆديىڭ قىلمىغانلىق ئۈچۈن دېمەيۋاتسىز شۇنداق دەمدۇق. ھىم.

ئۇنداقتا شۇ بۇ يالقۇن تۇرسۇننىڭ شۇ تەربىيەلەشتە كۆزى كۆرمەس بولۇپ قالغاننى باشقىلارغا دېمەڭ دەپ بۇ ئۇقتۇرۇش بار. ھىم. بۇنى دەپ بەرگىلى بولمايدۇ سىز. ھازىر سىز سۆزلەشكەن چېغىڭىزدا شۇ باشلىقىڭىز شۇنداق دېدى، شۇنداقمۇ؟ ھىم. ھىم. ھىم. بۇنىڭ شۇ ئاچىغى، بۇنىڭ شۇ. قولىمىزدىكى ئىنكاستا يالقۇن تۇرسۇننىڭ ئەسلى يۇرتى قاراماي ئىكەنلىكى، دۆربىلجىندىكى بىر ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغانلىقى قەيت قىلىنغان دۆربىلجىندىكى ئالاقىدار ساقچى خادىملىرىدىن بىرى يالقۇن تۇرسۇننىڭ كۆزى كۆرمەس بولۇپ قويۇپ بېرىلىپ ئۈچ ئايدىن كېيىن يەنى بۇنىڭدىن بىر ئاي ئاۋۋال قايتىدىن تۇتۇپ كېتىلگەنلىكىنى دەلىللىدى شۇ سىزنىڭ شۇ تەۋەلىكتىن كۆزى كۆرمەس بولۇپ قېلىپ يېقىندا قويۇپ بېرىلگەن ئوقۇتقۇچىنىڭ ئىسمى نېمە يالقۇن يالقۇن يالقۇن فامىلىسىچۇ يالقۇن نېمە دەيمىز تۇرسۇن ئەمدى شۇنىڭ بىلەن بۇ يالقۇن تۇرسۇن شۇ كۆزى كۆرمەي چىققاندىن كېيىن بىر ئەسلىگە كەلدىمۇ مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن قانداق بولدى

ئاقتاغا ۋاقتى دېگەن تاغ ئاندىن يەنە بىرىمۇ چىققانمۇ؟ سەن ئۇلارنى قايتىدىن كىرىپ كەتكەنغۇ يەنە قايتىدىن.
دېيىلىشىچە يالقۇن تۇرسۇن بىر يىلچە ياتقان تۈرگىن لاگېرى يەر ئاستىغا سېلىنغان بولۇپ. يەرنىڭ ئاستىغا كىردۈرۈۋەتكەن ئۇ قېزىپ مۇنداق يەرنىڭ ئاستىغا كىردۈرۈپ كۈن كۆرمەيدىغان قىلىپ. ئۇنىڭغا قىلمىشى نىسبەتەن ئېغىر بولغان ياش تۇتقۇنلار قامالغان مەزكۇر خادىم يالقۇن تۇرسۇننىڭ قىرىق بەش ياش چامىسىدا ئىكەنلىكى. قانچە ياشتا بارتتى ئۇ؟ قىرىق بەش ياشتا. ۋە ئۇ ياتقان يەر ئاستى لاگېرىدا پەقەتلا بىر تۈڭلۈك بارلىقى ۋە دېرىزە يوقلۇقىنى تىلغا ئالدى يەرنىڭ ئاستىنى قېزىپ سالغانمىكىن يەرنىڭ ئاستىنى قېزىپ سېلىنغىنىدا كۈن كۆرمەيدىغان قىلىپ قاچان ئىچىدە نېمە ساقلىساڭمۇ شۇنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ ئىچىدە ھېچقانداق دېرىزە دېگەن نەرسە بولمامدىكىن ئۇنداقتا بۇياق تۈڭلۈك دەيمىزغۇ تۈڭلۈك بولىدۇ تۈڭلۈك شۇ بولىدۇ تۈڭلۈك شۇ تۈڭلۈكتىن قويغان ئالدىنقى كۈندىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدىمۇ مارالبېشىدا لاگېردىن قويۇپ بېرىلگەن تۇتقۇن قۇربان نۇرنىڭ كۆزى كۆرمەس ھالەتتە قويۇپ بېرىلگەنلىكى ۋە ئائىلىسىنىڭ بېقىشىغا تاپشۇرۇلغانلىقى ئاشكارىلانغانىدى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېن توققۇزىنچى ماي كۈنىدىكى يۇقىرى پەن تېخنىكىنىڭ ئەركىنلىككە پەيدا قىلىۋاتقان تەھدىتى ھەققىدە سۆزلىگەن مۇھىم نۇتقىدا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن دېئېنئېي ئۇچۇرلىرى ئارقىلىق تەقىپلىنىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان

كەڭرى مەيدان ھازىرلىغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ يامان نىيەتلىك كىشىلەر ۋە مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەر تەرىپىدىن تەقىپلەش ۋە باستۇرۇشنى قولايلاشتۇرۇشقا ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئۇ نۇتقىدا ھازىرقى دۇنيا دۇچ كېلىۋاتقان بۇ مۇھىم رىقابەت ئۈستىدە نۇقتىلىق توختىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان. بلىنكېن پەن تېخنىكا پەيدا قىلىۋاتقان رىقابەتنى

ئۇ مۇنداق دېگەن بىئوتېخنىكا جەھەتتىكى ئىلگىرىلەشلەر ئىنسانلارنىڭ د ن ئا سىغا ئاساسەن گېن ئارقىلىق كۆزىتىشنى ئىشقا ئاشۇردى ھەمدە ئىنسانلارنى خورلاشنى ئاسانلاشتۇردى بىز بۇلارنىڭ بەزىلىرىنى مەسىلەن خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنى تەقىپ قىلىشتا قوللانغانلىقىنى كۆردۇق بىز يەنە تىبەتلەرنى كونترول قىلىش ۋە نازارەت قىلىشنىڭ قوشۇمچە شەكلى سۈپىتىدە تىبەتتىمۇ كەڭ كۆلەمدە

ئۇ يەنە پەن تېخنىكىنى مۇۋاپىق قوللىنىش، ئۇنى خەلقئارالىق نورما ئاساسىدا قوللىنىشنى قانات يايدۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. ئۇ مۇنداق دېگەن، ئامېرىكا قولىدىن كېلىشىچە تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، دىپلوماتىك ۋە باشقا قاناللار ئارقىلىق پەن تېخنىكىنى ياخشىلىقنىڭ كۈچى سۈپىتىدە ئەڭ زور چەكتە كېڭەيتىشكە ۋە ئۇنىڭ قالايمىقان ئىشلىتىلىشىنى ئازايتىشقا تىرىشىدۇ.
ئانتونى بلىنكېن ئەركىنلىك مۇكاپاتى مۇراسىمىدا قىلغان سۆزىدە يەنە كۆزىتىش ۋە تەقىپ تېخنىكىسىنىڭ كۆپىيىشى ھەمدە قالايمىقان ئىشلىتىلىشى كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان بىر تەھدىت دەپ كۆرسەتكەن ئىگىلىنىشىچە بۇنداق تەقىپلەشلەر ژورنالىستلار سىياسىي پائالىيەتچىلەر ئۆكتىچىلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى تەشەببۇس قىلغۇچىلارغا قارشى قوللىنىلماقتىكەن دۇنيا مىقياسىدا نۆۋەتتە يەتمىشتىن ئارتۇق ھۆكۈمەت بۇنداق نازارەت تېخنىكىلىرىنى سېتىۋالغانىكەن ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە ئەسلىدە نازارەت تېخنىكىلىرى ئارقىلىق دۆلەت بىخەتەرلىكىنى قوغداشقا ياردەم بەرگىلى قانۇن ئىجرا قىلىشنى ئاممىۋى بىخەتەرلىك مۇھىت ۋە ھالقىلىق ئۇل ئەسلىھەلەرنى كۈچەيتىشكە ئىشلەتكىلى بولىدىكەن بىراق ئۇلارنى دۆلەت قانۇنى خەلقئارا قانۇنلار ھەم نازارەت قىلىش بىلەن بىردەك ئىشلىتىش كېرەككەن شۇڭلاشقا ئۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ كۆزىتىش تېخنىكىسىنى قانداق ئىشلىتىشنىڭ ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈشكە تىرىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن

ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەنتونى بلىنكېن شۇ كۈندىكى نۇتقىدا يەنە تور ئەركىنلىكى مەسىلىسىنىمۇ تىلغا ئېلىپ بىر قىسىم ھۆكۈمەتلەرنىڭ ھازىر ئىنتېرنېتنى تاقاش چەكلىمە قويۇش ياكى ئۇنى نازارەت قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق پىكىر ئەركىنلىكىنى بوغۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالغان ئۇنىڭ دېيىشىچە نۆۋەتتە ھۆكۈمەتلەرنىڭ ئىنتېرنېتنى تاقاش ۋە تەكشۈرۈش قىلمىشلىرى تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان بولۇپ بۇمۇ خەلقئارا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم رىقابەتلەرنىڭ بىرى ئىكەن ئەنتونىي بلىنكېن نۇتقىدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ مۇشۇ خىلدىكى رىقابەتلەر بىلەن كۈرەش قىلىدىغانلىقىنى ئەمما بۇنىڭ ئۈچۈن دۇنيادىكى شېرىك دۆلەتلەر كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ۋە خۇسۇسىي شىركەتلەرنىڭ قوللىشىغا ئېھتىياجى بارلىقىنى ئېيتقان ئۇ، بىز بۇ ئىشنى يالغۇز قىلالمايمىز. بىز ھەمكارلىققا موھتاج. بىز خۇسۇسىي شىركەتلەرنىڭ، ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ ۋە ئىلمىي ساھەدىكىلەرنىڭ قوللىشىغا موھتاج. بىز ئۇلار بىلەن ھەمكارلىق ئورنىتىشىمىز كېرەك. بىز دېموكراتىيىمىزنى كۈچەيتىش، قوغداش ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئۈچۈن بۇ كۈرەشتىكى بارلىق ئالاقىدار تەرەپلەرنى بىر يەرگە جەم قىلىدىغان ھەمكارلىققا موھتاج، دەپ تەكىتلىگەن. ئامېرىكا ئەركىنلىك سارىيىنىڭ يىللىق ئەركىنلىك مۇكاپاتىنى تارقىتىش مۇراسىمى توققۇزىنچى ماي كۈنى كونراد مېھمانخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى ئەركىنلىك سارىيى بۇ يىللىق ئەركىنلىك مۇكاپاتىنى روسىيە دېموكراتىك ئۆكتىچىلىرىنىڭ رەھبىرى ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ ستون يازغۇچىسى تارىخچى ۋلادىمىر كارامۇرزاغا ۋە ئىراندا مۇستەبىت ھاكىمىيەتكە قارشىلىق كۆرسىتىپ ئەركىنلىك ئۈچۈن كۈرەشكەن ئاياللارغا تەقدىم قىلغان ئۇزۇندىن بۇيان پۇتىننىڭ روسىيەدىكى چىرىكلىكى ۋە باستۇرۇش سىياسەتلىرىنى تەنقىدلەپ كەلگەن ۋلادىمىر كارامۇرزا ئالدىنقى ئايدا پۇتىننىڭ ئۇكرېئنىيەگە تاجاۋۇز قىلىشىنى تەنقىدلىگەنلىكى ۋە خەلقئارادىن ئۇنى جازالاشنى تەلەپ قىلغانلىقى ئۈچۈن يىگىرمە بەش يىللىق قاماق جازاسى ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى

ئولىۋىيە ئېنوس ئۇيغۇر بالىلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئاتا ئانىسىنى قوغداشنىڭ تەخىرسىزلىكى ناملىق بۇ ماقالىسىدە ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىگە ئائىلىۋى ھېسسىياتى بىلەن كۆڭۈل بۆلگەندىكى تۇيغۇسىنىڭ باشقىچە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ مەن بۇ ماقالىنى يېزىۋاتقان چاغدا تۇنجى ئوغلۇم تۇغۇلغىلى ئون ھەپتە بولدى بۇ بالام پات ئارىدا مەن ئۈچۈن مۇھىم بىر ئادەمگە ئايلىنىدۇ مەن ئۇنى بېقىپ چوڭ قىلىشقا ۋە بىخەتەرلىكىنى قوغداشقا مەسئۇل بولۇشۇم كېرەك

بۇ ماقالىنى يېزىشىغا تۈرتكە بولغان ئانىلىق ھېسسىياتى ھەققىدە مۇنداق دېدى.
مەن ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ۋە ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ھەم ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنى بىلگىنىم بىلەن ئىككىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ئوغلۇمنى تۇغۇپ تۇنجى قېتىم ئانا بولغاندىن كېيىن ھەر بىر ئۇيغۇر ئائىلىسى دۇچ كەلگەن زوراۋانلىق ۋە سۇيىقەستلەرنى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشەندىم ئانا بالا ئوتتۇرىسىدىكى رىشتىنىڭ مۇھىملىقى ۋە خىتاينىڭ بۇ باغنى ئۈزۈۋېتىشكە ئۇرۇنغانلىقىنى ھېس قىلدىم خىتاي ھۆكۈمىتى ئائىلىنى جەمئىيەتنىڭ مەركىزى قىممەت قاراشلىرى ۋە كىملىك ئېڭىنى سىڭدۈرىدىغان جاي دەپ قارىمىغىنى بىلەن ئۆزلىرى دەل شۇنى قىلىۋاتىدۇ دېمەكچىمەنكى خىتاي ئىنسانىيەتنىڭ ئەڭ تۈپ ئالاھىدىلىكى ۋە ئائىلىدىن ئىبارەت بۇ بىرلىكنى ئۇيغۇرلاردىن تارتىۋالماقتا ئولىۋيە ئېنوس بۇ ماقالىسىدە ئۆزىگە تەسىر قىلغان ئۈچ دانە ۋىدىيونى تىلغا ئالىدۇ. بۇ ھەپتە زىمىستان تورى بەش ياش بىلەن ئون ياش ئارىسىدىكى ئۇيغۇر بالىلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئۈچ دانە ۋىدىيو تارقاتقان بولۇپ، بۇ ۋىدىيودا ئۇيغۇر بالىلىرى خىتايچە سۆزلەپ، خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا قاتنىشىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ. يەنى ئۇلار خىتاي نېمىنى ئۆگەتسە شۇنى دەيدۇ. خىتاينىڭ ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىدىن پايدىلىنىپ، سىستېمىلىق تەتقىقات ئېلىپ بارغان ئادرىيان زېنز خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئاتا- ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلگەن ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ توققۇز يۈز مىڭغا يېتىدىغانلىقىنى ۋە بۇ بالىلارنىڭ تامامەن خىتايچە تەربىيەلىنىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى. يۇقىرىقى ۋىدىيولار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇ بالىلارنى خىتايچە مائارىپ ۋە ئاڭ بىلەن ئۆزگەرتىپ چىققانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەرمەكتە ئىكەن. ئولىۋىيە ئېنوس بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ. I think seeing those little boys faces and
hearing them say what they were clearly being forced to say. مەنچە بۇ ئوغۇل بالىلارنىڭ چىرايىنى كۆرگەن، ئۇلارنىڭ مەجبۇرىي سۆزلىتىلگەن گەپلىرىنى ئاڭلىغان ھەرقانداق ئادەم ئۇ يەردىكى بالىلار كۆرۈۋاتقان زۇلۇمنى ھېس قىلىدۇ. ئۆزۈمنى ئېيتسام مەن شۇ ئوغۇللارنىڭ چىرايىغا قارىسام ئوغلۇمنىڭ چىرايىنى كۆرگەندەك بولىمەن ۋە ئاھ خۇدا ئوغلۇمنىڭ بۇنداق مېڭە يۇيۇشقا دۇچار بولۇشىغا ھەرگىز يول قويمايمەن دەپ ئويلايمەن you know I I would never want my son to be indoctrinated I would certainly not want him to be forcibly separated from me ئولىۋىيە ئېنوس ماقالىسىدە بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ يازىدۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنى ئاتا ئانىسىدىن ئايرىۋەتكەنلىكى ئاخىرقى مەقسەتنىڭ بۇ بالىلارنى ئۇيغۇر ئاتا ئانىلىرىغا ئەمەس پارتىيەگە ئەگىشىدىغان قىلماقچى ئىكەنلىكى مەلۇم بەزى بالىلارنىڭ ئاتا ئانىسى تەڭلا سىياسىي جىنايەتچى سۈپىتىدە لاگېر ياكى تۈرمىلەرگە سولانغان بولغاچقا بالىلار يېتىم قالغان بۇ لاگېرلاردا بىر مىليون سەككىز يۈز مىڭدىن ئۈچ مىليونغىچە كىشىنىڭ سولانغانلىقى تەخمىن قىلىنماقتا بەزىلىرى خىتاينىڭ باشقا جايلىرىغا ئەۋەتىلىپ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنماقتا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ بالىسىنى چۈشۈرۈۋەتكەنلىكى ۋە ئۇلارنى تۇغماس قىلىۋەتكەنلىكى تۈپەيلىدىن بەزى ئۇيغۇر بالىلىرى ھەتتا دۇنياغا كېلەلمەس بولدى ئولىۋىيە ئېنوس ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىگە خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ئۇيغۇر بالىلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئائىلىسى چوقۇم بىزنىڭ ئەڭ باشتا ئوتتۇرىغا قويىدىغان مەسىلىمىز بولۇشى كېرەك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ۋە ئىجرائات ئورۇنلىرى بۇ لاگېرلار تاقىلىپ مەھبۇسلار قويۇپ بېرىلمىگىچە بۇ ئىشنى بولدى قىلماسلىقى كېرەك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتى ئامېرىكا خىتاي رىقابىتى ئالاھىدە كومىتېتى ۋە باشقا كومىتېتلار كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئېتنىك ئالاھىدىلىكىنى يوق قىلىش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈشى گۇۋاھلىق ئېلىشى ئۇيغۇر بالىلىرىنى يېتىمخانىلاردا مەھكۇم قىلىپ ئۇلارنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇشقا مەسئۇل خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جازالىشى كېرەك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ۋە ھۆكۈمەت زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ئۇيغۇر ئائىلىلىرىگە ئىككىنچى دەرىجىلىك پاناھلىق ئىمتىيازى بېرىشى چېگرامىزدىن ئۇلارنى بىخەتەر كىرگۈزۈشى كېرەك ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرى ئۇلارنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى داۋاملىق تەلەپ قىلىشى كېرەك ئولىۋىيە ئېنوس ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ۋە ئاتا ئانىلىرىنى قۇتۇلدۇرۇشنىڭ ناھايىتى جىددىي مەسىلە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى مېنىڭچە بىز كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغان ۋە ئىنسانلارغا بۇ شەكىلدە زۇلۇم سالغان شەخسلەرنى تېپىپ چىقىشىمىز كېرەك. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ قىلمىشلىرىنى ئاللىقاچان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ جاكارلىدى. يەنى بۇ جىنايەت ئاياغلاشتى دېگىنى يوق، بەلكى يەنىلا داۋاملاشماقتا. شۇڭا ئۇنىڭغا تەدبىر قوللىنىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئەزالىرىنىڭ بۇ نۇقتىنى تونۇشى ۋە داۋاملىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىنى، خىتاينىڭ ھۇجۇم نىشانىغا ئايلانغان مەسۇم بالىلارنى قوغداش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

ئۆز ئارزۇسىغا يەتمىگىچە بۇ يولدىن قايتمايمىز.
ئونىنچى ماي كۈنى چېخىيە پايتەختى پراگادا مەجبۇرىي ئەمگەك ئەتكەسچىلىكى ۋە ئامېرىكا ياۋروپا ئۆرنىكى ناملىق خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى تەكلىپ بويىچە بۇ يىغىنغا قاتناشقان دولقۇن ئەيسا سۆزگە تەكلىپ قىلىنغاندا ئۇ ئالدىدىكى بوش ماركىلىق مىكروفوننى ئىشلىتىشنى رەت قىلغان بۇ ۋەقە يىغىن مەيدانىدا كۈچلۈك ئىنكاس پەيدا قىلغان ئۇنداقتا دولقۇن ئەيسا نېمە ئۈچۈن بۇ مىكروفوننى ئىشلىتىشنى رەت قىلدى بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتقا قىزىقسىڭىز گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەييارلىغان پروگراممىغا دىققەت بەرگەيسىز ئونىنچى ماي كۈنى چېخىيە پايتەختى پراگادا مەجبۇرىي ئەمگەك ئەتكەسچىلىكى ۋە ئامېرىكا، ياۋروپا ئۆرنىكى دېگەن تېمىدا خەلقئارالىق ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى بولۇپ ئۆتكەن. يىغىن چېخىيە كېڭەش پالاتاسىنىڭ يىغىن زالىدا پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئېچىلىش نۇتۇقلىرى بىلەن باشلانغان. يىغىنغا ياۋروپا، ئامېرىكا قىتئەلىرىدىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر، تەتقىقاتچىلار، سىياسەتچىلەر، بانكىرلار، ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ پراگادىكى ئەلچىلىرى ۋە دىپلوماتلىرى بولۇپ كۆپ ساندا كىشى قاتناشقان. ئۇيغۇرلارغا ۋاكالىتەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىمۇ بۇ يىغىنغا ئىشتىراك قىلغان. مەزكۇر يىغىننى پراگا خەۋپسىزلىك تەتقىقات ئىنستىتۇتى، چېخىيە كىشىلىك ھوقۇق مۇنبىرى، چېخىيە پارلامېنتى تاشقى ئىشلار كومىتېتى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرغان. يىغىندا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىگە خاتىمە بېرىشنىڭ يوللىرى نۇقتىلىق مۇزاكىرە قىلىنغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۈگۈن، يەنى ئون بىرىنچى ماي كۈنى پىراگادىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بىزنى بۇ خۇسۇستىكى مەلۇماتلار بىلەن تەمىنلىدى. ياۋروپانىڭ ھەر قايسى دۆلەتلىرىدىن كەلگەن ئامېرىكىدىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر شۇنداقلا سىياسەتچىلەر بانكىرلار بىر قىسىم ئىش ئادەملىرى قاتناشتى ئۇنىڭدىن باشقا ياۋروپانىڭ گېرمانىيە ئەنگلىيە بېلگىيە ۋە پولشا قاتارلىق دۆلەتلەردىن كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر سىياسەتچىلەرمۇ ئىشتىراك قىلدى ۋە شۇنداقلا يىغىندا ئۆزلىرىنىڭ پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا ئاتتى. يىغىندا قىزىقارلىق بىر ھادىسە يۈز بەرگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى سۆزگە تەكلىپ قىلىنغاندا، ئۇ ئالدىدىكى مىكروفوننى ئىشلىتىشنى رەت قىلغان. سەۋەبى، بۇ مىكروفون گېرمانىيەنىڭ بوش ناملىق شىركىتىنىڭ مەھسۇلاتى ئىكەن. مەزكۇر شىركەت بولسا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان شىركەتلەر تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەن. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى تۇرۇشنى مەقسەت قىلغان بىر يىغىندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان بىر شىركەتنىڭ مەھسۇلاتىنى ئىشلىتىشنىڭ توغرا بولمايدىغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ بۇنى بايقۇت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. يىغىن ئەھلى ھەيران بولۇشقان. دولقۇن ئەيسادىن كېيىن سۆزگە چىققانلارمۇ ئۇنى دوراپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلغان شىركەتنىڭ مىكروفونىنى ئىشلىتىشنى بايقۇت قىلىشقان. بۇنىڭدا ئاساسلىقى خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك مەسىلىسى ۋە بۇنى قانداق توختىتىش خىتايغا قانداق چەكلىمە قويۇش قانداق جازا تەدبىرلىرى قىلىش مەسىلىلىرى ھەققىدە ناھايىتى كەڭ دائىرىلىك بىر ئىچكى مۇزاكىرە يىغىنى بولۇپ ئۆتتى بۇ يىغىندا قىزىقارلىق بىر ئىش يۈز بەردى بۇ يىغىندا ھەممە ئادەم مىكروفون ئىشلەتكەن مەن سۆز ئالغان ۋاقتىمدا مىكروفوننى ئېچىشىمنى تەلەپ قىلدى مەن دېدىم مىكروفوننى ئاچمايمەن چۈنكى ھەممىمىزنىڭ ئالدىدا تۇرغان بۇ مىكروفون گېرمانىيىنىڭ بوش شىركىتى تەرىپىدىن ياسالغان مىكروفون ماركىسى ئېنىق تۇرىدۇ قارايدىغان بولساڭلار بوش شىركىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق بولغان شىركەتلەر لىستىسىدا يەر ئالغان بىر شىركەت بىز ئۆزىمىز مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى مۇزاكىرىلەر ئېلىپ بېرىۋاتقان ۋاقتىمىزدا ئالدى بىلەن ئۆزىمىزدىن باشلىشىمىز كېرەك

ئەڭ ئاخىرىدا مەن مىكروفون ئىشلەتمەي تۇرۇپ بۇ يەردە سۆز قىلدىم مېنىڭ سۆزۈم ناھايىتى ياخشى بىر ئالقىشقا ئېرىشتى ۋە مېنىڭ سۆزۈمدىن كېيىن سۆز قىلغان بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەرمۇ ئوخشاشلا مىكروفون ئىشلىتىشنى رەت قىلىپ دېدى مەنمۇ بوشنىڭ بۇ مىكروفوننى ئىشلىتىشنى بايقۇت قىلىمەن دېدى شۇنىڭدىن كېيىن بىر قىسىم پارلامېنت ئەزالىرى بولسۇن سۆز قىلغان ۋە مۇتەخەسسىسلەر بولسۇن مىكروفون ئىشلىتىشنى رەت قىلىپ مىكروفونسىز سۆز قىلدى بۇمۇ ياخشى بىر تەسىرات پەيدا قىلدى بۇ قېتىمقى يىغىنغا ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تاشقى ئالاقە ئىشلىرىغا مەسئۇل خادىمى لۇئىسا گرېۋ خانىممۇ قاتناشقان بولۇپ، ئۇمۇ يىغىن ھەققىدە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى، پىراگادا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ يىغىندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش ئۈچۈن ئامېرىكىدا يولغا قويۇلۇۋاتقان قانۇن بەلگىلىمىلەرنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋاللىرى تونۇشتۇرۇلدى ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭمۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش ئۈچۈن تۈزۈلگەن تەمىنلەش زەنجىرى قانۇنىنىڭ ئىجرا قىلىنىش ئەھۋاللىرى توغرىسىدا مۇزاكىرىلەر ئېلىپ بېرىلدى. ئاساسلىق مەقسەت ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە خاتىمە بېرىش.

گويا ھېچ ئىش بولمىغاندەك مۇناسىۋەتنى داۋاملاشتۇرۇشنىڭ ئەمدى مۇمكىن ئەمەسلىكىنى، خىتايغا قارىتا سىياسەتلىرىنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىنى ۋە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا خاتىمە بېرىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىشتى. مەن بۇنىڭدىن ئىنتايىن مەمنۇن بولدۇم.

ئۇ يەنە مۇنداق دېدى، يىغىندا چېخىيە پارلامېنتى ئەزالىرى ۋە پارلامېنت ئىقتىسادىي كومىسسىيونىنىڭ رەھبەرلىرى سۆز قىلغاندا، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ خىتايغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان ئېمبارگو سىياسىتىنى ھەر قايسى دۆلەتلەردە ئەمەلىيلەشتۈرۈش، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق تاۋارلارنىڭ ياۋروپا بازارلىرىغا كىرىشىنى چەكلەشنى كۈچەيتىشكە ئۆزلىرىنىڭ تېگىشلىك ھەسسىلەر قاتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. بۇنى. يىغىننىڭ ئۇتۇقلۇق بولغان بىر تەرىپى دېيىش مۇمكىن. بۇ قېتىمقى يىغىندىن كېيىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى چېخىيەنىڭ بىر قىسىم يۇقىرى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت خادىملىرى ۋە پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇرلار مەسىلىسى ھەققىدە سۆھبەتلەر ئېلىپ بارغان. ۋە بۇ يىل ئونىنچى ئايدا چېخىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنىنى مۇزاكىرە قىلغان. مەيلى يېپىق يىغىندا بولسۇن، ئوچۇق يىغىن جەريانىدا بولسۇن، نۇرغۇنلىغان سىياسەتچىلەر بىلەن، پارلامېنت ئەزالىرى بىلەن، مۇتەخەسسىس بىلەن، دىپلوماتلار بىلەن ئايرى-ئايرى ھالدا سۆزلىشىش، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەش ۋە بۇنى ئىجرا قىلىش، دۆلەتلەرنىڭ مەجبۇرىيىتى، ئىنسانلارنىڭ مەجبۇرىيىتى، شىركەتلەرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرى ھەققىدە مۇزاكىرىلىشىش، پىكىرلىشىش پۇرسەتلىرىمىز بولدى. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! چېخىيە پايتەختى پىراگادا چاقىرىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك ئەتكەسچىلىكى ۋە ئامېرىكا ياۋروپا ئۆرنىكى ناملىق يىغىن ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
مۇخبىرىمىزنىڭ ئىگىلىشىچە خىتاينىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى تۈركىيەدىكى ئۆزىنى ئاتالمىش ئۇيغۇر ئىش ئادەملىرى جەمئىيىتى دەپ ئاتىۋالغان جەمئىيەتنىڭ رەئىسى سابىر بوغدانىڭ ھەمكارلىشىشى بىلەن تۈركىيەدە ياشاۋاتقان ئون ئالتە نەپەر ئۇيغۇر ۋە ئىككى نەپەر قازاقنى شىنجاڭلىق مۇھاجىرلار سالاھىيىتىدە خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرى ۋە ئۇيغۇر ئېلىدە زىيارەت قىلدۇرغان بۇ ھەقتە ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم مەلۇمات بېرىدۇ.
ئالدىنقى ھەپتىلەردە خىتاينىڭ تۈركىيە ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى تۈركىيەدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇر ۋە قازاقلاردىن ئون سەككىز كىشىدىن تەركىب تاپقان بىر ئۆمەكنى بېيجىڭ، ئۈرۈمچى، خوتەن ۋە قەشقەر قاتارلىق شەھەرلەرنى ئېكسكۇرسىيە قىلدۇرغاندىن كېيىن، بۇ پائالىيەت يىللاردىن بۇيان ئۆز يۇرتلىرى بىلەن بولغان ئالاقىلىرى ئۈزۈلگەن بېرىپ كېلىشلىرى توختىغان، ئۆز يۇرتلىرىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى تۈرمىلەرگە ۋە لاگېرلارغا تاشلانغان، تۈركىيە ۋە باشقا ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار ئارىسىدا كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىدى. ئىگىلىشىمىزچە، خىتاينىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى تۈركىيەدىكى ئۆزىنى ئۇيغۇر ئىش ئادەملىرى جەمئىيىتى دەپ ئاتىۋالغان بىر جەمئىيەتنىڭ رەئىسى سابىر بوغدانىڭ ھەمكارلىقى بىلەن تۈركىيەدە ياشاۋاتقان ئون ئالتە نەپەر ئۇيغۇر بىلەن ئىككى نەپەر قازاقنى شىنجاڭلىق مۇھاجىرلار سالاھىيىتىدە ئىچكىرى خىتاي ۋە ئۇيغۇر ئېلىدە زىيارەت قىلدۇرغان. خىتاينىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان بىر قانچە مىليون كىشىنى لاگېرلارغا ۋە تۈرمىلەرگە تاشلاپ ئۇيغۇر تىلى مائارىپى ۋە مەدەنىيەتلىرىنى شۇنىڭدەك ئىسلامىي دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكلىرىنى چەكلەش، ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەكلەرگە سېلىش سىياسىتى يۈرگۈزۈپ، غەرب دۆلەتلىرى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلغانلىقى بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان ئەھۋال ئاستىدا، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مۇنداق مەخسۇس زىيارەت ئۆمىكى تەشكىللىشىدىكى مەقسەت نېمە؟ بىز خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ بۇنداق بىر ئۆمەكنى تەشكىللەپ، ئۇيغۇر دىيارىغا ئاپىرىپ زىيارەت قىلدۇرۇشىدىكى مەقسىتى ھەققىدىكى ئىنكاسىنى ئېلىش ئۈچۈن خىتاينىڭ ئەنقەرەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ ئاخبارات ئىشلىرى ئىشخانىسىغا تېلېفون قىلدۇق. بىز پىڭ فامىلىلىك ئەلچىخانا خادىمىدىن سىلەر مەخسۇس ئۆمەك تەشكىللەپ ئېلىپ بېرىپسىلەر. بۇنىڭدىكى مەقسەت نېمە؟ قانداق كىشىلەرنى سىلەر بۇنداق ئۆمەكلەرگە تاللايسىلەر؟ نۇرغۇن ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇرۇق-تۇغقانلىرى، ئاتا-ئانىلىرى، بالىلىرىنى ھەتتا تۈركىيەدە ئوقۇپ يۇرتىغا قايتقانلارنى لاگېر ۋە تۈرمىلەرگە سولىدىڭلار. دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەر سىلەرنى ئەيىبلىمەكتە.

ھە، شۇنداق، بىر ئۆمەك ئېكسكۇرسىيەگە باردىغۇ دەيمەن. ئەگەر يۇرتىغا بارمىغانلار بولسا، تىزىملىكىنى بىزگە ئېلخەت بىلەن يوللىساڭلار، مەن مۇناسىۋەتلىك ئىشخانىغا يەتكۈزۈپ بېرىمەن. ھازىر ئىشىكنى ئېچىۋەتتۇق، ھەممە ئادەم قايتالايدۇ. بىز يۇقىرىقىدەك سوئالىمىزنى سوراپ، ئۆز كۆز قارىشىنى ئىگىلەش ئۈچۈن، مەزكۇر ئېكسكۇرسىيەنى ئۇيۇشتۇرغۇچىلاردىن بىرى بولغان ئۆزىنى، ئۇيغۇر ئىش ئادەملىرى جەمئىيىتى دەپ ئاتىۋالغان جەمئىيەتنىڭ رەئىسى سابىر بوغداغا تېلېفون قىلغىنىمىزدا، قوپاللىق بىلەن سېنىڭ مېنىڭ نەگە بېرىشىمنى سوراش ھوقۇقۇڭ يوق، دەپ تېلېفوننى ئۈزۈۋەتتى. ئاندىن ئاتالمىش مەزكۇر مۇھاجىرلار ئۆمىكى تەركىبىدە ئۇيغۇر دىيارىغا ئېكسكۇرسىيەگە بارغان تۈركىيە ئاۋازى رادىيوسىنىڭ خادىمى قازاقلاردىن زەينەش ئىسمائىلغا تېلېفون قىلدۇق. ئۇ زىيارەت توغرىلىق بىزگە مەلۇمات بېرىپ، مۇنداق دېدى. بىز ئون سەككىز كىشى ئولاراق گىتتىك، پەكىن، قەشقەر، خوتەن، ئۈرۈمچى. بىز ئون سەككىز نەپەر ئادەم باردۇق. بىز بېيجىڭ، ئۈرۈمچى، قەشقەر ۋە خوتەن قاتارلىق جايلارنى ئايلاندۇق. ئون كۈنلۈك ساياھىتىمىز ناھايىتى ياخشى ئۆتتى. ئېكسكۇرسىيە ئۆمىكىمىزنىڭ باشلىقى سابىر بوغدا ئىدى دېدى. كۆپ ساندا ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا تۈركىي خەلقلەر جازا لاگېرىغا قامالغان، چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن بولغان ئۇچۇر ئالاقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان، ئۇيغۇرلار يوق بولۇپ كېتىش گىردابىغا قاراپ كېتىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە سىلەرنىڭ خىتاي ئەلچىخانىسى ئۇيۇشتۇرغان پائالىيەتكە قاتنىشىپ زىيارەتكە بېرىشىڭلار ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تەنقىد قىلىنىۋاتىدۇ. سىز بۇنىڭغا قانداق قارايسىز؟ دېگەن سوئالىمىزغا زەينەش ئىسمائىل مۇنداق جاۋاب بەردى. بىزنىڭ تۇغۇلغان جايلىرىمىزنى، دوست-بۇرادەرلىرىمىزنى كۆرۈپ كېلىشىمىز نورمال بىر ئىش. بۇنىڭ سىياسىي بىر تەرىپى يوق. خىتاي ئەلچىخانىسى تەكلىپ قىلدى. بىزمۇ بېرىپ ئايلىنىپ كەلدۇق. خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، ئالتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى قازاقىستاندىكى مۇھاجىر قازاقلاردىن تەركىب تاپقان ھەيئەت ئالتاي، چۆچەك ۋە غۇلجا رايونلىرىنى ئېكسكۇرسىيە قىلىدىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ قېتىم تۈركىيەدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنى ئالاھىدە مۇھاجىر قاتارىدا تەكلىپ قىلىپ زىيارەت قىلدۇرۇشىغا قارىتا بىر قىسىم ئۇيغۇر سىياسىي كۆزەتكۈچىلىرىمۇ ئۆز كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ۋە ئەنقەرەدىكى ھاجەتتېپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بۇ ھەقتە پىكىر بايان قىلىپ، خىتاينىڭ بۇ خىل زىيارەت ئۆمىكى تەشكىللىشىنى بىر خىل سىياسىي تاكتىكا دەپ ئاتىدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، بۇ نورمال بىر ساياھەت ياكى زىيارەت ئەمەس. بۇ بىر غەرەزلىك ھەرىكەت. ئۇ مۇنداق دېدى. خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭ ھەم پارتى ھەم دەۋلەتنىڭكى رەئىسلىكىنى ئالغاندىن كېيىن، خىتايدا بىر چوڭ بىر سىياسەت ئۆزگىرىش بولدى. تاشقى سىياسەتتە بولسا ئامېرىكىغا قارشى بىرلىكسەپنى تەشكىل قىلىۋاتىدۇ ياۋروپا بىرلىكىنى يېنىغا تارتىش ئۈچۈن ھەم بۆلۈپ تۇرۇپ ھەم يېنىغا تارتىۋاتىدۇ بۇ سىياسەت بىلەن بىرلىكتە شەرقىي تۈركىستانغا قارىتىلغان سىياسەتتىمۇ ئازراق بىر ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ بولۇپمۇ خەلقئاراغا چاقىرىشتا يەنى بۇ شەرقىي تۈركىستانغا زىيارەت قىلغىلى بولىدۇ كېلىڭلار دەۋاتىدۇ مىسالىغا تۈركىيەگىمۇ بۇ تەكلىپنى بەردى

دوكتور ئەركىن ئەكرەمنىڭ قارىشىچە، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىلمىشلىرىغا قارىتا نارازىلىق ھەرىكەتلىرى ۋە پائالىيەتلىرى ناھايىتى كۈچىيىپ كەتكەن ۋە شۇنىڭدەك مۇنداق نارازىلىق ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىلمىشلىرىنى ئەيىبلەش ئومۇميۈزلۈكلەشكەن ھەم كۆلەملەشكەن. ۋەزىيەت شەكىللەندى. خىتاي دائىرىلىرى مۇنداق ئەھۋالغا قارىتا ئۇيغۇرلارنىڭ بىرلىك سېپىنى بۇزۇشقا كىرىشكەن بولۇپ، بۇنىڭ ئۈچۈن زىيارەت ئۆمەكلىرى تەشكىللەش ۋە باشقا ئۇسۇللارنى قوللىنىشى مۇمكىن. زىيارەت ئۆمىكى تەركىبىدە ئۇيغۇر ئېلىگە بېرىپ كەلگەن زەينەش ئىسمائىلنىڭ خىزمەتدىشى، يەنى تۈركىيە ئاۋازى رادىيوسىنىڭ خىزمەتچىسى مىركامىل قەشقەرلى ئەپەندىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ئىلگىرىمۇ مۇنداق زىيارەت ئۆمەكلىرىنى تەشكىللىگەن ئىدى، لېكىن بۇ قېتىم ئۇنى قايتا باشلىشىدىكى مەقسەت ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىقىنى پەردىلەشتىن ئىبارەت. ئەمدى ھازىر خىتايغا نىسبەتەن مەيلى غەرب دۇنياسىدا، ياۋروپادا، ھەتتا مانا تۈرك دۇنياسى، ئىسلام دۇنياسىدىمۇ تەنقىدلىك كۈچلىنىۋاتقان خىتايغا بولغان بۇ ئەيىبلەشلىك كۈچلەنگەن بىر ۋەزىيەتتە خىتاينىڭ بۇنداق ھەرىكەتكە ئۆتۈشتىكى مەقسىتى. پۈتۈن خەلقئاراغا ئاۋۇ يەردە بولۇۋاتقان زۇلۇملىرىنى پەردىلەش ئەمدى. خىتاينىڭ تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىخانىسى ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلىدىكى ئۈرۈمچى ۋەقەسىدە تۈركىيە ھۆكۈمىتى خىتاينى قاتتىق ئەيىبلىگەندىن كېيىن تۈركىيەدىكى بەزى خىتاي ھۆكۈمىتىگە مايىل ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزى تاللىغان ئۇيغۇر ۋە قازاقلاردىن ئۆمەكلەرنى تەشكىللەپ كۆپ قېتىم بېيجىڭ، ئۈرۈمچى، قەشقەر قاتارلىق شەھەرلەرنى ئېكسكۇرسىيە قىلدۇرغان ئىدى. ھەتتا تۈركىيە رەھبەرلىرى ۋە بىر قىسىم پارتىيە رەھبەرلىرىنىمۇ ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلدۇرغان ئىدى. ئارىلىقتا تۈركىيە بىلەن خىتاي ئارىسىدا ساياھەتچىلىك كۈچىيىپ، كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرلار تۈركىيەگە ساياھەتكە كەلگەن، تۈركىيەدە ئۆيلەرنى سېتىۋالغان. لېكىن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن تارتىپ ئاشۇ تۈركىيەگە ساياھەتكە بارغانلار ئوقۇغانلار ياكى تۇرغانلارنىڭ كۆپى لاگېرلارغا سولاش ھەم قاماققا ھۆكۈم قىلىش تەقدىرىگە دۇچ كەلگەن ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.